ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ໃຫ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີພັກ Republican ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ວາງຮູບຮ່າງນະໂຍບາຍຂອງທ່ານ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢຸດແວ່ຫາສຽງໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ໃນລັດ Ohio ໃນຂະນະ ທີ່ຜູ້ກຳກັບການຫາສຽງກຳລັງຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ການເຮັດທຸລະກິດໃນອະດີດຂອງທ່ານກັບຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ທ່ານ Trump ອ້າງວ່າ ຄູ່ແຂ່ງ ທ່ານນາງ Hillary Clinton ຝ່າຍ Democrat ຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການໂຈມຕີຂອງພວກ ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ເອົາຊະນະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິດສະລາມ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງໄດ້ ຂະນະດຽວກັນ ທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ທີ່ໂຄສະນາຫາສຽງຢູ່ທີ່ລັດເພັນຊິລເວເນຍ ກັບທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຮອງປະທານາທິບໍ ດີ ຜູ້ເຊິ່ງກ່າວຍ້ອງຍໍປະສົບການຂອງທ່ານນາງ ແລະ ກ່າວຫາທ່ານ Trump ວ່າ ທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອາເມລິກາ ຊຶ່ງ Slatika 6 ສົ່ງລາຍງານມາ ດັ່ງວັນນະສອນຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນການກ່າວຄຳປ າໄສຢູ່ເມືອງ Youngstown ລັດ Ohio ນັ້ນ ທ່ານ Trump ໄດ້ປະນາມປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ທັງອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງເພິ່ນ ທ່ານນາງ Hillary Clinton ກໍ່ໃຫ້ເກີດລັດອິດສະລາມ ແລະ ວ່າຜູ້ກ່ຽວຈະຜາບແພ້ພວກຮຸນແຮງດັ່ ງກ່າວ We will partner with King Abdullah of Jordan

ທ່ານ Abdel Fattah al-Sissi ແລະ ພວກອື່ນໆທັງໝົດທີ່ມອງເຫັນວ່າ ອຸດົມການແຫ່ງຄວາມຕາຍນີ້ຈະຕ້ອງຖືກດັບສູນໄປໃຫ້ໝົດ ນອກນີ້ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການ NATO ໃນພາລະກິດອັນໃໝ່ ທ່ານ Trump ບໍ່ໄດ້ເ ອີ່ຍເຖິງລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ New York Times ທີ່ຊີ້ແນະວ່າ ທ່ານ Paul Manafort ຫົວໜ້າບໍລິຫານການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ອາດໄດ້ປະກອບທຸລະກິດອັນມີລາຍໄດ້ຢ່າງງົດງາມກັບພັກຝ່າຍ ຢູເຄຣນທີ່ມີຄວາມສະໜິດໃກ້ຊິດ ກັບຣັດເຊຍນັ້ນ ທ່ານ Manafort ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນໃດໆຈາກພັກດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວ່າໃນຂະນະນີ້ ສາຍພົວພັນດ້ານທຸລະກິດໃນອະດີດຂອງທ່ານກັບຣັດເຊຍ ແມ່ນພວມຕົກຢູ່ໃນການຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດທີ່ສຸ ດ

ທ່ານ ຊວີກາ ບຣອດ ທີ່ຫໍສະໝຸດສາຂາອິສຣາແອລຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຮອດຈື່ບໍ່ໄດ້ດ້ວຍຊ້ຳວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ ເວລານີ້ພວກເຮົາກໍຈະສ້ າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປລົງຄະແນນ ເພາະວ່າບັນຫາທີ່ເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ແລະ ເປັນບັນຫາອັນດຽວຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນກໍແມ່ນວ່າ ແມ່ນທ່ານໃດຈະມາເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ດີກວ່າ ສຳລັ ບລັດຖະບານຂອງອິສຣາແອລ ພວກທີ່ຖືສອງສັນຊາດບາງຄົນ ແມ່ນຢູ່ໃນລັດເພັນຊິລເວເນຍ ຊຶ່ງເປັນລັດທີ່ກຳລັງຍາດຊີງຄະແນນສຽງກັນ ບ່ອນທີ່ທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ໂຄສະນາຫາສຽງໃນແລງວັນຈັນຜ່ານມ ານີ້ ທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າ ພວກທ່ານມີໝູ່ເພື່ອນຢູ່ທີ່ນີ້ ໃນລັດເພັນຊິລເວເນຍ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ທີ່ກຳ ລັງພາກັນຄິດຢູ່ວ່າ ຈະລົງຄະແນນສຽງເອົາທ່ານ ທຣຳ ທ່ານຊາບດີ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຊາບດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊາບ ໝູ່ເພື່ອນບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ໝູ່ຄູ່ປ່ອນບັດເອົາທ່ານ ທຣຳ ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄ ດ້ໄປຮ່ວມຢູ່ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງກັບທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ໃນເມືອງສະແກຣນຕັນ Trump's ideas are not only profoundly wrong, they're very dangerous and they're very un-American.
You know, they reveal a profound ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຄວາມຄິດອ່ານຂອງທ່ານ ທຣຳ ບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຄິດທີ່ຜິດໆຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ມັນເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ບໍ່ເປັນຢ່ຽງຢ່າງອາເມລິກັນເລີຍ ພວກທ່ານກໍຊາບດີ ຄຳເວົ້າພວກນີ້ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ໄຮ້ດຽງສາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບລັດຖະທຳມະນູນຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງມັນອາດຈະຕົກໄປຢູ່ໃນກຳມືຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ໃ ນການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ ໃນການຢັ່ງສຽງລະດັບຊາດໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ໄດ້ນຳໜ້າເກືອບ 7 ເປີເຊັນ ລື່ນທ່ານ ທຣຳ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA